ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຟັງແດ່ຄັກໆ ຄືວ່າທາງການລາວນະ ມັນເປັນແນວໃດວ່າ ທີ່ວ່າຍຸຕິການຖ່າຍທອດສົດ ການລາຍງານຂ່າວຂ່າວ ຫຼືວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ກໍອັນນີ້ ນອກຈາກທາງ ທາງການລາວເພິ່ນກະໄດ້ຍຸຕິການຖ່າຍທອດສົດ ລາຍງານບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ມາຕິດຕໍ່ກັນ 53 ມື້ ເພາະວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ນີ້ເນາະ ທາງສະຖາ ນະການໂຄວິດ-19 ມັນກຳລັງຮ້ອນແຮງຢູ່ ກະມີການຖ່າຍທອດສົດ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ຕິດຕາມຮັບຮູ້ຕະຫຼອດເວລາເນາະ ກະຄືຈັ່ງປະເທດໄທທີ່ມີການລາຍງານເທົ່າຊຸມື້ນີ້ ອັນນີ້ກະວ່າງວັນທີ 4 ມິຖຸນາທີ່ຜ່າ ນມາເນາະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ເປັນເວລາ 53 ມື້ແລ້ວເນາະ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ ໂດຍຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມກະມີທັງໝົດ 19 ຄົ ນ ແລະກະໄດ້ຮັບການຮັກສາຫາຍແລ້ວ 18 ຄົນ ກະເຫຼືອພຽງ 1 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງຮັກສາຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ໂດຍສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະເປັນປະເທດທີ່ມີຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອຕ່ຳທີ່ສຸດໃ ນອາຊຽນ ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາເນາະ ທາງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຈະໄດ້ຍຸຕິ ການຖ່າຍທອດສົດການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳມື້ ເລື່ອງຂອງສະຖານະການໂຄວິດ ແຕ່ວ່າ ກະຍັງຄົງໄວ້ອອກມາດຕະການ ໂດຍຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ຕອນນີ້ທາງ ສປປ ລາວເອງກະເລີ່ມເຂົ້າສູ່ການຜ່ອນຄາຍ ຫຼືວ່າຄາຍລັອກໄລຍະທີ 2 ໂດຍເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາເນາ ະ ອືມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວ ເລື່ອງລາຍງານຂ່າວໃນລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຄົນຕິດແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນກະມີມາແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ມື້ແລກພຸ້ນເນາະ ຖ່າຍທອດອອກໃຫ້ມາຕະຫຼອດ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນມັ ນກະເວົ້າງ່າຍວ່າເມື່ອຍແລ້ວ ເມື່ອຍເບິ່ງແລ້ວ ກະບໍ່ສົນໃຈແລ້ວ ມັນເປັນຂອງທຳມະດາ ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ແນວໃດທີ່ວ່າເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ເພິ່ນນີ້ ຂ່າວໆນີ້ເວົ້າບໍ່ແລ້ວບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອໃດ ບາດວ່າເ ດີນຂະບວນປະທ້ວງວ່າງກ່ອນນີ້ ຂອງພວກແຮງງານໃນລາວຫັ້ນ ຂ່າວປະລອດປະແປດ ເວົ້າບຶດດຽວກໍໝົດແລ້ວ ແລ້ວກໍບໍ່ເວົ້າອີກ ທັງໆທີ່ວ່າເປັນຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ແລ້ວກໍຍັງແກ້ບໍ່ຕົກເທື່ອໃນເລື່ອງນີ້ ແລ້ວກ່ຽວກັ ບເລື່ອງທີ່ວ່າຍຸຕິນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນເປັນຄຳສັ່ງມາຈາກ ຂັ້ນເທິງພຸ້ນກະວ່າ ກະວ່າແມ່ນແຫຼະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີຄົນທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດໜ້ອຍໃນລາວນີ້ນະ ບໍ່ກາຍ 19 ຄົນນີ້ນະ ແລ້ວທາງການກ່ອນເພິ່ນ ຊິຈາກໄປນີ້ ເພິ່ນໄດ້ມາເວົ້າມາວ່າແນວໃດໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ທີ່ວ່າລັດຖະບານລາວໄປຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ຍົກຕົວຢ່າງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB ນີ້ນະ ແມ່ນເງິນຫັ້ນເອົາໄປເຮັດຫຍັງແດ່ ແລ້ວກະເ ປັນແນວໃດແລ້ວນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງບໍ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີແຕ່ລາຍງານວ່າ ກ່ຽວກັບຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອັນນີ້ເປັນ ເປັນລາຍງານສະເພາະ ອັນນີ້ເປັນລາຍງານເລື່ອງສະເພາະຂອງການ ສະຖານະການໂ ຄວິດ-19 ໃນ ໃນປະເທດເນາະ ວ່າບໍ່ມີຜູ້ຕິດແລ້ວ ໂອ້ ແປວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າສະເພາະແຕ່ວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າຫາຍ ຫຼືວ່າຕາຍຈັກຄົນເທົ່ານັ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວມັນມີແຕ່ 19 ຄົນນີ້ນະ ເປັນນີ້ ກໍແມ່ນວ່ານັກຂ່າວບາງຄົນໄທນີ້ກະຈົນວ່າເກີດ ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ພ້ອມທີ່ວ່າເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງວ່າມັນບໍ່ເປັນຕາໜ້າເຊື່ອຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຈາກຄວາມຈິງແລ້ວ ກໍຫຼາຍຄົນມັນກໍລະແວງສົງໄສຢູ່ ວ່າຄົ ນຕັ້ງ 7 ລ້ານປາຍ ເປັນຫຍັງມັນມີແຕ່ 19 ຄົນ ແລ້ວກໍຫວຽດນາມກໍເປັນຫຼາຍເຕີບ ຈີນກໍຢູ່ໃກ້ໆກັນກໍເປັນຫຼາຍເຕີບ ໄທກໍເປັນຊີ້ ພະມ້າກໍເປັນຊີ້ ເປັນຫຍັງລາວມັນບໍ່ເປັນຫຼາຍ ມັນອາດຈະແມ່ນຍ້ອນໄປບະບົນ ພະເ ຈົ້າໄຊເສດຖາ ຫຼືວ່າຍາແມ່ສີເມືອງໄວ້ ກະອາດຈະເປັນໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ບາງຄົນເວົ້າ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ມາຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຄົນລາວ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນໂຄວິດ-19 ພຽງແຕ່ 10 ຄົນນີ້ນະ ແມ່ນດ້ວຍເ ຫດໃດ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າໃຫ້ຟັງບໍ່ ກ່ອນທີ່ວ່າເພິ່ນຊິຈາກໄປ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຫດຜົນ ເລື່ອງ ເລື່ອງວ່າເປັນຫຍັງຄື ຄືຈັ່ງເປັນ ເປັນໜ້ອຍເນາະ ແຕ່ວ່າເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ຟັງ ຟັງກັນມາເນາະ ວ່າ ທາງ ທາງລາວນີ້ເອງ ເພິ່ນກະ ເປັນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງໜ້ອຍເນາະ ອາດຈະຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ການກະຈາຍຂອງ ຂອງເຊື້ອນີ້ກະອາດຊິໄປບໍ່ເຖິງ ແລະ ອີກປະການໜຶ່ງກະຄືເລື່ອງຂອງ ຂອງປິດດ່ານເລັວເ ນາະ ປິດດ່ານ ປິດ ອ່າ ເຂດແດນເລັວ ກະຄືກັບຈີນ ກັບໄທ ກັບ ອ່າ ກຳປູຊາ ຫວຽດນາມ ຈັ່ງຊີ້ ກະຄື ຄືປິດເລັວ ກະເລີຍໃຫ້ການຄວບຄຸມກະເຮັດໄດ້ເລັວຂຶ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ມັນກະ ກໍມອງເບິ່ງເວົ້າຍາກຢູ່ ເພາະວ່າປະ ເທດ Australia ກໍປິດຊາຍແດນບັກໄວໆ ແລ້ວປານນັ້ນກໍຍັງລາມໄປທົ່ວທີບທົ່ວແດນ ແລ້ວໃນປະເທດໄທນີ້ ຂໍຖາມແດ່ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຕົວເລກຂອງການທີ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຢູ່ໃນຫຼັກໃດ ຫຼັກພັນບໍ່ ຫຼືວ່າຫຼັ ກລ້ອຍແລ້ວດຽວນີ້ ຖ້າເປັນຕົວເລກສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ເພາະວ່າຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ປາຍເດືອນ ເດືອນທັນວາຄົມເນາະມາ ຈະຕົກຢູ່ປະມານ ປະມານ 3,000 3,100 ກວ່າຄົນເນາະ ແຕ່ຕອນນີ້ລັກສາຫາຍໄປແລ້ວ ເກືອບເບິ ດແລ້ວ ເຫຼືອຢູ່ປະມານ 80 ຄົນ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ກະຄືຕົວເລກຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃນປະເທດນີ້ ຄືໃນປະເທດນີ້ກະຄືເປັນ ບໍ່ມີຜູ້ຕິດມາແລ້ວປະມານ 13-14 ມື້ຕໍ່ກັນ ເປັນສູນເນາະ ແຕ່ວ່າມີຜູ້ຕິດລາຍໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກກາ ນລັບພົນລະເມືອງຂອງໄທທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສະແດງຄວາມປະສົງຊິກັບເຂົ້າມາໃນປະເທດນີ້ ກະຍັງມີຢູ່ ຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ມື້ວານນີ້ກະມີຢູ່ 8 ຄົນນີ້ເນາະ 8 ຄົນ ກ່ອນໜ້ານີ້ກະມີມື້ລະ 2 ຄົນ 3 ຄົນ 10 ຄົນ ກະມີຈັ່ງຊີ້ນະ ແ ຕ່ວ່າໃນລາວ ຫຼືວ່າໃນໄທກໍດີນີ້ ພວກທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ວ່າປົວດີໄປແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໄດ້ໄປຕິດຕາມມອງເບິ່ງບໍ່ ເພາະວ່າບາງຄົນມັນ ມັນດີແລ້ວ ມັນກັບມາເປັນໃໝ່ ກໍ ກະມີໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ພວກ ພວກ ພວກເພິ່ນໄດ້ຕິ ດຕາມເບິ່ງບໍ່ ອັນນີ້ເພິ່ນກະໄດ້ຕິດຕາມຢູ່ເນາະ ວ່າຢ່າງໃນປະເທດໄທນີ້ເນາະ ມີ ມີ ມີຄົນໜຶ່ງຢູ່ທາງພາກເໜືອເນາະ ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ພໍອອກມາ ອອກມາ ຫາຍດີແລ້ວ ກະກັບມາເປັນ ເປັນໄຂ້ອີກ ກະກັບໄປກວ ດອີກ ກະພົບວ່າມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າເປັນ ເປັນເຊື້ອທີ່ ທີ່ຕາຍແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຫັນວ່າຈັ່ງຊັ້ນລະ ພາສາໝໍ ພາສາແພດເພິ່ນວ່າ ແລະ ແລະ ເລື່ອງໜຶ່ງເດ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ເຂົາຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັ ນເປັນແບບທີ່ວ່າຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະກະແບບທີ່ວ່າແຊ່ເຢັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ກະທັງທີ່ວ່າເຮົາເປັນ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ ບໍ່ມີອາການຫຍັງເບິດ ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ແລ້ວຄັນໄປຕິດກັບຜູ້ ອື່ນນີ້ ມັນອາດຈະເປັນກໍລະນີຮ້າຍແຮງໄດ້ນີ້ນະ ໃນປະເທດໄທ ຫຼືວ່າໃນປະເທດລາວ ຊາບເຖິງກໍລະນີແບບນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ເອີ ກະ ກະເລື່ອງຂອງການກວດ ກວດພົບເນາະ ວ່າຜູ້ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ມີອາ ການ ກະມີການກວດພໍ້ຄືກັນ ຄືຈັ່ງໃນສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຫວ່າງມື້ວານມື້ກ່ອນນີ້ເນາະ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບກັກກັນຂອງພາກລັດນີ້ ຮອບແລກກະກວດ ກວດບໍ່ພໍ້ ກະພໍຮອບທີສອງນີ້ກະໄ ດ້ 8 ມື້ ກະຄ່ອຍໄດ້ກວດພໍ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຈະມີຫຼາຍ ຫຼາຍເຄສ ຫຼາຍ ຫຼາຍຄົນຢູ່ທີ່ວ່າບໍ່ສະແດງອາການຈະກວດພໍ້ ເພາະວ່າການລົງພື້ນທີ່ ການກວດຫາຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ

ພະຍາຍາມເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈແມ່ພະຍາດໂຄວິດ 19 ນີ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເພື່ອວ່າຊິປ້ອງກັນຄົນເຮົານີ້ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເກັ່ງຫຼາຍ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວເນາະ ແມ່ພະຍາດມັນກໍຄືຄົນເຮົານີ້ລະ ມັນກໍຕ້ ອງປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດຂອງການຕໍ່ສູ້ມັນໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອການເປັນຢູ່ຂອງມັນຊັ້ນນະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວເຮົາ ທີ່ວ່າບໍ່ຖ່າຍທອດອີກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ປະຊາຊົນລາວກໍ ຜູ້ທີ່ວ່າຢາກຮູ້ຂ່າວນີ້ ມັກໃຫ້ອອກຂ່າ ວນີ້ນີ້ ຫຼືວ່າວົງການຂ່າວໃດໄດ້ມາໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຕິຊົມ ຫຼືວ່າແນວໃດ ມີຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄືຈັ່ງຊີ້ ຖ້າການລາຍງານປະຈຳມື້ກະໄດ້ ໄດ້ຍຸຕິໄປ ແຕ່ວ່າເຫດການຕ່າງໆ ກະ ຊິໄປລາຍງານ ໃນຊ່ວງຂ່າວປົກກະຕິຂອງສະຖານີວິທະຍຸ ຫຼືວ່າໂທລະພາບ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຕິດຕາມໄດ້ ໄດ້ຄືເກົ່າຢູ່ ແຕ່ວ່າເປັນ ເປັນຊ່ວງຂອງລາຍການຂ່າວທົ່ວໄປເນາະ ອືມ ໂອ ກໍແປວ່າເຮັດເປັນທາງການນີ້ ເພິ່ ນບໍ່ອອກມາໂຊອີກແລ້ວ ແຕ່ວ່າຂ່າວທຳມະດາສາມັນນັ້ນ ບໍ່ວ່າວິທະຍຸ ຫຼືວ່າໜັງສືພິມ ຫຼືວ່າໂທລະພາບ ກໍຊິມີຂ່າວຢູ່ຕໍ່ໄປ ວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ບາດນີ້ ເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າສົນໃຈອີກນີ້ແມ່ນວ່າ ກະຊວງແຮງງານ ໄທນີ້ ກໍໄດ້ແຈ້ງບອກອາຊີບທີ່ວ່າສະຫງວນໄວ້ແຕ່ຄົນໄທ ຄົນຕ່າງປະເທດເຮັດບໍ່ໄດ້ນີ້ນະ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ແລະ ມີຫຍັງແດ່ເນາະ ນີ້ເນາະ ເປັນ ເປັນເລື່ອງຂອງອາ ອາຊີບສະຫງວນສຳລັບຄົນໄ ທເນາະ ກະມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ວ່າປະກາດໃໝ່ ປັບປຸງໃໝ່ ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທ່ານ ສຸຊາດ ພອນໄຊວິເສດກຸນ ອະທິບໍດີກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ເພິ່ນກະໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດ ໄທກະໄດ້ກຳນົດວຽກຫ້າມແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮັດ 27 ວຽກ ແລະກະວຽກທີ່ໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວເຮັດໂດຍມີເງື່ອນໄຂຢູ່ ຢູ່ 13 ວຽກນຳກັນເນາະ ອັນນີ້ກະເພື່ອໃຫ້ນາຍຈ້າງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ສ ອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງດ້າວ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດເນາະ ອ່າ ຖ້າວ່າມີການພົບແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮັດງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກະຊິມີໂທດປັບ ອັນນີ້ເປັນຄົນແຮງງານຕ່ າງດ້າວເນາະ ຊິມີໂທດປັບເຖິງ 5,000 5,000 ເຖິງ 50,000 ບາດຕໍ່ຄົນ ແລະກະຈະຖືກສົ່ງກັບປະເທດ ສ່ວນນາຍຈ້າງກະຊິມີໂທດປັບ

ອັນ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ອັນໃດມັນຕ້ອງຫ້າມ ກະມີຢູ່ ກະຫຼາຍພໍສົມຄວນ ປະມານ 27 ວຽກນຳກັນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນງານວຽກແກະສະຫຼັກໄມ້ ງານຂັບຂີ່ຍານຍົນ ອ່າ ລົດຍົນເນາະ ງານຂາຍທອດຕະຫຼາດ ງານເຈຍລະໄນພວ ກເພັດພວກພອຍ ງານເສີມສວຍ ທໍຜ້າດ້ວຍມື ທໍເສື່ອ ເຮັດກະດາດສາດ້ວຍມື ທຳເຄື່ອງເຂີນ ເຄື່ອງດົນຕີ ທຳເຄື່ອງຖົມ ທຳເຄື່ອງເງິນ ເຄື່ອງທອງ ເຄື່ອງນາກ

ວຽກອາຊີບອັນເດີມໆຂອງຄົນໄທແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຄືຈັ່ງພວກຕັດຜົມ ພວກເສີມສວຍເນາະ ພວກນີ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ກະມີ ມີເລື່ອງຂອງແຮງ ເລື່ອງງານ ເລື່ອງວຽກທີ່ໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ແ ຕ່ວ່າມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ຖ້າວ່າມີຄວາມ ອ່າ ຈຳເປັນເນາະ ຄືວ່າຫາຄົນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ ອ່າ ອາຊີບຊັ້ນສູງ ຢ່າງວ່າ ວິຊາຊີບບັນຊີ ວິຊາຊີບວິສະວະກຳ ວິຊາຊີບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງແຮງງານທີ່ ອ່ າ ເຮັດໄດ້ເລີຍນີ້ ກະຄືພວກກຳມະກອນເນາະ ບໍ່ມີຫ້າມ ແລ້ວກະພວກແມ່ບ້ານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດຢູ່ ແລ້ວກະຫຼັງໆມານີ້ ກະອະນຸຍາດ ອ່າ ຜ່ອນຜັນໃຫ້ ໃຫ້ຂາຍຂອງໜ້າ ໜ້າຮ້ານໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຮ ງງານກະສິກຳກໍບໍ່ຫ້າມຕີ້ ແຮງງານກະສິກຳຕົວນີ້ ຖ້າຫາກວ່າຫາຄົນບໍ່ໄດ້ ກະສາມາດທີ່ຈະຍືດຫຍຸ່ນຈ້າງໄດ້ຄືກັນ ແລ້ວຂໍຖາມ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນມີພິກລັອກຢູ່ວ່າ ສົມມຸດຂ້າພະເຈົ້າມີຮ້ານແປງລົດ ວ່າຊັ້ນເທາະ ແປ ງລົດໃຫຍ່ນີ້ນະ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຢາກໄດ້ແຮງງານລາວມາ ມາເຮັດ ແລ້ວຜູ້ກ່ຽວກໍແປງເກັ່ງຫຼາຍ ແລ້ວກະຈ້າງຖືກອີກ ແຕ່ວ່າມີກົດເກນຕ້ອງຫ້າມ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອົາຜູ້ກ່ຽວມາເຮັດ ໃນນາມທີ່ວ່າເປັນຜູ້ມາຮ ຽນວິຊາຊີບ ຈັ່ງຊີ້ໄດ້ ມັນ ມັນ ມັນຊິບໍ່ມີ ອອກຈາກການຕ້ອງຫ້າມໄດ້ບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ເພິ່ນຈະບອກວ່າ ຄັນຖ້າໃນ ໃນສະຖານະການທີ່ຈຳເປັນ ຈະຊື້ ຫາແຮງງານບໍ່ໄດ້ ຫາຄົນເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງ ຈັ່ງພວກວິສະວະກຳທີ່ເປັ ນ ເປັນພວກຝີມືຊັ້ນສູງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ກໍຍືດຫຍຸ່ນສາມາດຈ້າງໄດ້ຄືກັນ ໂອ ແປ ແປວ່າ ຖ້າວ່າຫາຄົນບໍ່ໄດ້ ກໍແປວ່າ ຈ້າງໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນກະມີທາງອອກຄືເກົ່າຫັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ຫາຊ້ຳ ຕ້ອງ ຕ້ອງການຜູ້ນີ້ກໍເອົາຜູ້ນີ້ ແລ້ວກ ະວ່າໄດ້ວ່າຫາບໍ່ໄດ້
ກະ ກະແມ່ນຢູ່ ຄືປະເທດອົດສະຕຣາລີຄືກັນ ກະມີກົດເກນແບບນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຕ້ອງການຄົນແປງຫຼັງຄາເຮືອນ ແຕ່ວ່າຊອກບໍ່ໄດ້ ກະທັງທີ່ວ່າມັນມີຢູ່ ແລະເພື່ອເປັນການທີ່ວ່າເອົາໂຕອອກ ກໍແປວ່າ ລົງໜັງ ສືພິມບໍ ລົງຢູ່ອິນເຕີເນັດບໍ ແຈ້ງໄປກະຊວງແຮງງານບໍ ວ່າຕ້ອງການຄົນແປງຫຼັງຄາ ແຕ່ວ່າຜູ້ໃດມາສຳພາດກໍບໍ່ເອົາ ເພາະວ່າເຮົາມີສິດເລືອກເດ້ ກໍເລີຍວ່າເອົາມາແຕ່ຕ່າງປະເທດຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນກໍມີທາງອ ອກຢູ່ ແຕ່ວ່າງ່າຍວ່າ ຄົນເຮັດ ຄົນສ້າງ ຄົນປັບກັນເອງ ມັນກໍຕ້ອງມີທາງອອກ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ກ່ຽວກັບແຮງງານທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ແລ້ວກະແຮງງານໃຫ້ເຮັດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຄືທັງທີ່ວ່າຍັງບໍ່ເປີດເອົາ ຄົນລາວເຂົ້າມາເຮັດແຮງງານເທື່ອ ຍ້ອນປິດຊາຍແດນນີ້ ແຕ່ວ່າພວກຍັງທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ກໍປ່ອຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄປນີ້ນະ

ປະເທດທີ່ຮັບເອົາຫັ້ນລະ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຊີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍມີກົດເກນທີ່ວ່າບັງຄັບໃຫ້ພວກທີ່ວ່າຄົນຊາວເກາະ ມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່ າງ ເຮັດໄດ້ແຕ່ເກັບໝາກໄມ້ ເຮັດ ເຮັດວຽກກະສິກຳວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກໍຢູ່ໃນລັດທີ່ວ່າເພິ່ນບົ່ງໄວ້ ອອກໄປບ່ອນອື່ນກໍບໍ່ໄດ້ ອັນ ອັນນັ້ນແມ່ນວ່າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງອົດສະຕຣາເ ລຍ ໄທກໍຄືກັນ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດກະ ກະຄືກັນ ເອົາແຮງງານໄປ ມັນກະຕ້ອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າກະຕ້ອງມີກະຕິກາວາງໄວ້ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າສົນໃຈອີກນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນ ແນວໃດຫວາ ໄປຄຸບໄປຈັບຄົນລາວໄດ້ ພ້ອມກັບຢາບ້າຫຼາຍກວ່າ 500,000 ເມັດ ແລ້ວກໍຢາໄອສ໌ມາກມາຍອີກນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເຫດເກີດວ່າງວັນທີ ມື້ວານນີ້ເນາະ ອ່າ ຢູ່ທີ່ໜ່ວຍເຮືອໂພນພິໄສ

ກະຕົກໃຈໜີນະ ແລ່ນໜີ ສ່ວນທ້າວ ສຸລິເດດ ກະໂດດລົງນ້ຳ ແຕ່ກະເຈົ້າໜ້າທີ່ກະໄດ້ອອກຕິດຕາມຈັບໄວ້ໄດ້ ຈາກການສອບສວນຜູ້ຖືກກ່າວຫານະ ກະໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ ໄດ້ນຳຢາເສບຕິດທັງໝົດມາສົ່ງໃຫ້ລູ ກຄ້າ ຊິມີຄົນມາຮັບທີ່ຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ

ກະອາດຈະລອຍບໍ່ເກັ່ງໄດ໋ ລະກະລອຍບໍ່ໄປໄກ ເຂົາເຈົ້າກະເລີຍວ່າຈັບໄດ້ ແຕ່ວ່າຄົນໄທ 2 ຄົນນັ້ນແລ່ນໜີ ເປັນຫຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນນັກແລ່ນໂອລິມປິກຕົວະ ອັນນີ້ມັນ ມັນເປັນ ເປັນພື້ນທີ່ປ່າເນາະ ລະກ ະເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນກະໄປຈຳນວນ ອ່າ ກະ ກະບໍ່ຫຼາຍປານໃດເນາະ ລະກະຢ່າງໜຶ່ງ ຜູ້ຮ້າຍກະມີ ມີເລື່ອງຂອງອາວຸດນຳ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະ ກະເລີຍການຕິດຕາມໃນປົງໃນປ່ານີ້ເນາະ ມັນກະຊຸ່ມ ອ່າ ສວນຍິງ ຍິງກັບ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍກະຕ້ອງລະມັດລະວັງເນາະ ອື ແລ້ວໃນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຖືກຈັບນີ້ ກະແປວ່າໄດ້ຂອງກາງ ລະກະໄດ້ຜູ້ທີ່ວ່ານຳຢາມາສົ່ງ ລະກະມັນເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າກະຈ່າງແຈ້ງຄາທີ່ ຮູ້ບໍ່ວ່າຢາບ້າ ລະກະຢາໄ ອສ໌ມາກມາຍນີ້ ມັນມາແຕ່ໃສ ຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ທາງ ທາງ ອ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນບອກວ່າ ຊິໄດ້ມີການສືບສວນສອບສວນຜູ້ ຜູ້ຖືກກ່າວຫານີ້ເນາະ ເພື່ອທີ່ຊິຂະຫຍາຍຜົນວ່າ ໄປເອົາມາຈາກໃສ ໝ່ອງໃດເປັນໝ່ອງຜະລິດ ຈັ່ງ ຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນຢູ່ລະຫວ່າງການສອບສວນຢູ່ ອືມ ເພາະວ່າຢາ ຢາ ຢາບ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນ ມັນ ມັນເຮັດບໍ່ຍາກ ແນວເປັນເມັດນະ ແຕ່ວ່າຢາໄອສ໌ນີ້ເຮັດຍາກຢູ່ ຄັນເຮັດບໍ່ເປັນນີ້ມັນລະເບີດ ເ ພາະວ່າມັນມີນ້ຳມັນເບນຊິນ ຕ້ອງມາກັ່ນມາຕອງພ້ອມ ລະກໍຕ້ອງໄດ້ຕົ້ມໄດ້ເອາະພ້ອມ ຄັນເຮັດບໍ່ເປັນນີ້ມັນລະເບີດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຍາກຢູ່ ຢາ ຢາ ຢາໄອສ໌ ແຕ່ວ່າຢາບ້າຫັ້ນ ມັນ ມັນງ່າຍກວ່າ ແລ້ວໃນເ ມື່ອທີ່ວ່າຮູ້ແບບນີ້ນີ້ນະ ທາງການໄທກໍແມ່ນວ່າຮີດເອົາຄວາມລັບຕ່າງໆ ລະວ່າຢານີ້ມັນມາແຕ່ໃສ ໄປສົ່ງຢູ່ໃສ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ສັ່ງ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນກໍຕ້ອງມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເຕີບ ແຕ່ວ່າຄວາມຊຳ ນິຊຳນານໃນການຈັບໄດ້ຜູ້ກ່ຽວນີ້ນະ ທີ່ວ່າທ່ານລາຍງານວ່າໄດ້ມາຈາກສາຍສືບ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນີ້ນີ້ມີຝ່າຍລາວໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືນຳບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມື ເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັ ນອາດຊະຍາກຳເນາະ ຫຼືວ່າພວກຄະດີອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆນີ້ ລະຫວ່າງຝັ່ງຂອງນີ້ກະມີ ມີເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງ ເລື່ອງ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ຫຼືວ່າເລື່ອງຂອງຂ່າວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຊິມີການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີການຈັບໄດ້ເນາະ ພວກຢາໄອສ໌ ຢາບ້າ ຢາເສບຕິດຕ່າງໆນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິຍົກຍ້າຍກັນມາຕັ້ງແຕ່ທາງ ທາງພາກເໜືອ ພາກເໜືອຂອງໄທຂອງລາ ວພຸ້ນເນາະ ລະກະປ່ຽນເສັ້ນທາງມາ ເພາະວ່າທາງພຸ້ນມັນກະມີການກວດລ້າງກັນຫຼາຍເນາະ ກະເລີຍ ຍົກຍ້າຍກັນມາທາງທາງໂຊນ ໜອງຄາຍ ມຸກດາຫານ ນະຄອນພະນົມ ແຖບນີ້ເນາະ ຫຼາຍໆຂຶ້ນ ອັນ ຂໍຖາ ມໄດ້ ມັນ ມັນ ມັນນອກເລື່ອງໄປ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຫຼາຍຄົນຍັງສົນຈິດສົນໃຈຢູ່ ຄືໄຊຊະນະ ທີ່ວ່າຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຍ້ອນຢາເສບຕິດຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າຮູບພາບອອກມາທາງໂຊຊຽວມີເດຍນີ້ ປາກົດວ່າຜູ້ ກ່ຽວຕຸ້ຍຂຶ້ນບັກຫຼາຍໆ ແລະ ແລະ ຂໍຖາມວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຖືກຄຸກຢູ່ໃສເນາະ ບາງຄວາຍບໍ ຖ້າເປັນນັກໂທດລາຍໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ບາງ ບາງຂວາງເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວຂອງໄ ຊຊະນະນີ້ກະ ກະໄດ້ ໄດ້ງຽບໄປ ໄປດົນແລ້ວ ງຽບໆແທ້ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຂ່າວ ຈັກມັນເອົາຮູບມາແຕ່ໃສມາລົງ ອັນ ກະເຫັນຕຳຫຼວດໄທອ້ອມຢູ່ ແລ້ວກະນຸ່ງເສື້ອ ອັນ ເສື້ອຄຸກຫັ້ນລະ ຜູ້ກ່ຽວ